ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ສະບາຍດີທ່ານສົມດີ ຂ່າວຄາວນີ້ນະ ມັນກະມີຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງແຫຼະ ທີ່ວ່າເປັນທີ່ສົນຈິດສົນໃຈນີ້ ແຕ່ວ່າຂໍເລືອກເອົາສີ່ຢ່າງນີ້ ທີ່ວ່າຢາກໃຫ້ທ່ານລາຍງານໃຫ້ຊາບ ກ່ອນອື່ນໝົດ ໃນ ຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ທີ່ວ່າມີຂ່າວຄາວຢູ່ທາງໂຊຊຽວມີເດຍຕ່າງໆ ທັງມີຮູບພາບສະແດງໃຫ້ເຫັນພ້ອມນີ້ແມ່ນວ່າ ມີຂ່າວ ມີຂ່າວວ່າຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນນັ້ນ ມີປະຊາຊົນຫຼາຍເຕີບນີ້ລະ ທຳການເດີນຂະບວນປະທ້ ວງຢູ່ຕໍ່ໜ້າກະຊວງສະຫວັດດີການສັງຄົມແຮງງານ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກະຊວງດັ່ງກ່າວນັ້ນມາຊ່ວຍພວກເຂົາເຈົ້າ ຍ້ອນທີ່ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຕົກທຸກໄດ້ຍາກຍ້ອນໄພໂຄວິດ-19 ນີ້ນະ ອັນນີ້ນີ້ ທ່ານມີຂ່າວຄາວຫຍັ ງລາຍງານໃຫ້ຊາບ ຫຼື ບໍ່ເນາະ ຂ່າວນີ້ເນາະ ກະຍັງ ຍັງບໍ່ຮູ້ບໍ່ເຫັນ ບໍ່ ບໍ່ຊາບເນາະວ່າມີ ມີຂ່າວນີ້ ຍັງບໍ່ເຫັນອອກທາງສື່ ຍັງບໍ່ເຫັນມີ ໂອ ກະແປວ່າ ຄັນບໍ່ ບໍ່ມີ ລະຈັກຊິລາຍງານຈັ່ງໃດເນາະ ເອົາ ຈັ່ງໃດກະຢາກຂໍ ເຄື່ອນໄປຂ່າວໃໝ່ ທີ່ວ່າວັນເວລານີ້ນະ ມັນຜ່ານພົ້ນໄປແລ້ວ 47 ມື້ ແລະ ມັນປາກົດວ່າ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວນີ້ ບໍ່ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ອີກ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າໄຂ້ເລືອດອອກນີ້ລະບາດຂຶ້ນນີ້ເດ ອັ ນນີ້ມັນເປັນແນວໃດ ອັນນີ້ເນາະ ກະເປັນລາຍງານຂ່າວມາເນາະວ່າ ມື້ວານນີ້ເນາະ ທາງກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງສາທາລະນະ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເພິ່ນກະໄດ້ຖະແຫຼງຄວາມຄືບໜ້າສະຖ ານະການການລະບາດຂອງພະຍາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ໂດຍລະບຸວ່າ ກໍຍັງບໍ່ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອລາຍໃໝ່ຕໍ່ເນື່ອງເປັນມື້ທີ 47 ຕອນນີ້ສະສົມຄົງທີ່ກະຢູ່ທີ່ 19 ຄົນ ມີຜູ້ເຊົາປ່ວຍແລ້ວນີ້ 16 ຄົນ ໂດຍຜູ້ປ່ວຍ 2 ຄົນລ່າສຸດນີ້ ກະອອກຈ າກໂຮງພະຍາບານພ້ອມກັນ ກະເຫຼືອຮັກສາໂຕໃນໂຮງພະຍາບານ 3 ຄົນ ທັງໝົດກະອາການບໍ່ໜ້າເປັນຫ່ວງ ສຳລັບຜູ້ສຳຜັດຜູ້ປ່ວຍ ໃກ້ຊິດຜູ້ປ່ວຍນີ້ເນາະ ກະທັງ 19 ຄົນ ກະມີທັງໝົດ 313 ຄົນ ທາງການລາວກໍໄດ້ຕິດ ຕາມ ໂດຍພົ້ນກຳນົດຕິດຕາມແລ້ວທຸກຄົນ ກະທຸກຄົນກະປອດໄພດີເນາະ ທັງນີ້ທາງ ສປປ ລາວ ກໍຍັງຄົງເປັນປະເທດທີ່ມີຕົວເລກຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕ່ຳທີ່ສຸດໃນອາຊຽນ ຢ່າງໃດກໍຕາມເນາະ ໃນຊ່ວງ ເວລາດຽວກັນນີ້ ທາງສື່ຂອງສາທາລະນະ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ກໍໄດ້ລາຍງານການລະບາດ ຢ່າງໜັກຂອງໂລກໄຂ້ເລືອດອອກ ໂດຍໃນໄລຍະເວລາ 2 ສັບດາ ກະມີຜູ້ປ່ວຍຫຼາຍກວ່າ 1,300 ຄົນທົ່ວປະເທ ດ ກະມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍກະ 4 ຄົນ ສຳລັບການຍັງຄົງໄວ້ກ່ຽວກັບມາດຕະການໂດຍສະເພາະກິດປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ແຕ່ຈະເຂົ້າສູ່ການຜ່ອນຜັນໄລຍະທີ 2 ໂດຍຊິເລີ່ມຕົ້ນໃນວັນທີ 2 ມິຖຸນານີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ສຳ ລັບການບິນລາວ ຕອນນີ້ກະເປີດໃຫ້ບໍລິການແລ້ວ ສຳລັບຖ້ຽວບິນພາຍໃນປະເທດ ສ່ວນຖ້ຽວບິນ ການບິນລະຫວ່າງປະເທດ ກະຍັງຄົງບໍ່ມີການໃຫ້ບໍລິການແຕ່ຢ່າງໃດເນາະ ລະເລື່ອງລົດລາຕ່າງໆ ເຊັ່ນວ່າ ລົດໝອກລົດເມນີ້ ກະຄືຊິເປີດໝົດລະເນາະ ແມ່ນ ກະຄືເດີນທາງຂ້າມແຂວງຂ້າມເຂດໄດ້ແລ້ວ ຈັ່ງຊີ້ ກະມີລົດໂດຍສານແລ່ນປົກກະຕິແລ້ວ ອັນນີ້ຢູ່ເມືອງໄທເດ ສາຍການບິນນັ້ນບິນທົ່ວປະເທດແລ້ວບໍ່ ສາຍກາ ນບິນຂອງປະເທດໄທກະຊິເລີ່ມວັນທີ 1 ມິຖຸນານີ້ເປັນເລີ່ມຕົ້ນ ແຕ່ວ່າລະຫວ່າງປະເທດກະຍັງປິດຢູ່ ຍັງບໍ່ ຍັງບໍ່ໃຫ້ບິນຄືກັນ ແຕ່ວ່າລົດ ລົດ ລົດ ລົດທົວ ລົດເມ ລົດຫຍັງຫັ້ນແລ່ນໝົດແລ້ວຕິ ແມ່ນ ກະຄືລົດໄຟ ລົດໄຟຢູ່ ກຸງເທບ ລົດໄຟ ລົດໄຟຟ້າເນາະ ລົດໄຟເດີນທາງລະຫວ່າງກຸງເທບມາໜອງຄາຍ ກະທຸກໝ່ອງນີ້ເນາະ ແລ້ວກະລົດທົວ ລົດເມຕ່າງໆນີ້ກະໃຫ້ແລ່ນໄດ້ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ແຕ່ວ່າກະມີມາດຕະການໃນການເຝົ້ າລະວັງ ໃນການລັກສາຄວາມສະອາດ ອ່າ ເປັນຂັ້ນຕອນທີ່ທາງ ອ່າ ພາກລາຊະການນີ້ກະຄວບຄຸມດູແລຢູ່ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອືມ ຍັງວາງກົດເກນບາງສິ່ງບາງຢ່າງໃນການທີ່ວ່າເປີດ ການຂົນສົ່ງຕ່າງໆຫັ້ນແລ້ວ ວ່າ ຊັ້ນສະເນາະ ແມ່ນ ອັນນ່າ ກ່ຽວກັບຂ່າວລາວທີ່ວ່າບໍ່ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ມາໄດ້ 47 ມື້ແລ້ວນີ້ນະ ອັນນີ້ກະບໍ່ຮູ້ວ່າມັນຕົງທ່ຽງ ຫຼືວ່າແນ່ແທ້ປານໃດ ເພາະວ່າຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນຜ່ານຕາຫັ້ນວ່າ ມີຄົນໜຶ່ງຢູ່ຫຼວງພ ະບາງບໍ່ ທີ່ວ່າເປັນໂຄວິດ-19 ແລ້ວ ດີແລ້ວ ຊັ້ນວ່າກັບຄືນມາເປັນໃໝ່ ແຕ່ວ່າບໍ່ໄລ່ເຂົ້າຈຳນວນ 19 ຄົນນີ້ ເພາະວ່າມາເປັນໃໝ່ ກະຄວນໄລ່ເຂົ້າເປັນ ບຸກຄົນທີ່ວ່າເປັນໂຄວິດໃໝ່ ຈາກ 19 ມັນກະເປັນ 20 ຈັ່ງຊີ້ ດ້ວຍເຫດ ນີ້ລະ ຕົວເລກນີ້ຈຶ່ງຖາມວ່າມັນແນ່ແທ້ປານໃດ ແຕ່ວ່າເຖິງຈັ່ງໃດກໍຕາມນີ້ ມັນ ມັນເປັນຕົວເລກຕ່ຳນີ້ນະ ກະ ບັດນີ້ນີ້ກະແປວ່າເປີດ ຫຼືວ່າຜ່ອນຄາຍມາດຕະການຕ່າງໆແລ້ວນີ້ ດັ່ງທີ່ທ່ານເວົ້ານະ ໃຫ້ສາຍການບິ ນບິນໄດ້ບໍ່ ອັນນັ້ນອັນນີ້ໄດ້ ຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງຫັ້ນນະ ແຕ່ວ່າໃນທົ່ວໄປແລ້ວ ເຮົາມອງເບິ່ງນີ້ ຄົນໃນລາວນີ້ຍັງຢ້ານໂຄວິດ-19 ຢູ່ບໍ່ ຫຼືວ່າແນວໃດ ມີວີ່ແວວບອກໃຫ້ຮູ້ຫຼືບໍ່ ເນາະ ອັນນີ້ມັນກະເປັນກັນທົ່ວໂລກເນາະ ວ່ າເຖິງແມ້ວ່າບາງປະເທດກະ ຕົວເລກກະເປັນສູນເນາະ ຢ່າງຫວຽດນາມ ຈັ່ງລາວ ຈັ່ງໄທນີ້ ບາງມື້ກະເປັນສູນ ແຕ່ວ່າຕອນນີ້ກະຍັງມີຜູ້ປ່ວຍເກີດຂຶ້ນໃໝ່ ຈັ່ງມື້ວານມື້ກ່ອນ ມື້ລະ 11 ຄົນ ແຕ່ວ່າກະເປັນຜູ້ປ່ວຍທີ່ເ ດີນທາງກັບມາຈາກຕ່າງປະເທດ ແຕ່ເຂົ້າສູ່ລະບົບການກັກກັນໂຕ ກະຢູ່ໃນສູນຢູ່ ກະບໍ່ແມ່ນຜູ້ປ່ວຍພາຍໃນປະເທດເນາະ ກະເປັນຜູ້ປ່ວຍທີ່ເດີນທາງມາຈາກຕ່າງປະເທດ ຄຳວ່າຄວາມກັງວົນ ຄວາມຢ້ານຕົ ງນີ້ ກະທົ່ວ ທົ່ວໂລກກະຍັງຢ້ານກັນຢູ່ ກະສັງເກດໄດ້ຈາກ ເນາະ ທາງ ທາງລາວເອງ ທາງຫວຽດນາມເອງ ທາງໄທເອງ ໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມກັນເກືອບທຸກຄົນຢູ່ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອືມ ກະ ກະແປວ່າຍັງມີການຢ້ານ ຢູ່ວ່າຊັ້ນເຖາະ ແຕ່ວ່າມັນກໍແປກໆ ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ວ່າຢູ່ໃນລາວນີ້ນະ ເວົ້າໂດຍສະເພາະສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວນີ້ ແມ່ນວ່າພະຍາດໂຄວິດນີ້ກະເປັນຄ້າຍກັບວ່າມັນຢາກຍອມແພ້ແລ້ວ ເພາ ະວ່າມັນບໍ່ມີທະວີຂຶ້ນ ແລ້ວກະການປາບປາມ ຫຼືວ່າເຝົ້າລະວັງ ມັນກະຮ່ວຍລົງຮ່ວຍລົງແລ້ວ ແຕ່ວ່າໃນດ້ານພາກລັດ ຄືລັດຖະບານນີ້ ເພິ່ນສວ່າໄປຢືມເງິນຈາກທະນາຄານ ADB ໂດຍອ້າງວ່າເພື່ອມາປາບປາມໂ ຄວິດ-19 ນີ້ແຫຼະ ມັນກໍເປັນເລື່ອງໜຶ່ງທີ່ວ່າ ຈັກຊິວ່າຈັ່ງໃດ ແຕ່ວ່າໃນທົ່ວໄປແລ້ວນີ້ ດັ່ງທີ່ທ່ານເວົ້ານະ ມັນ ມັນຮ່ວຍລົງແລ້ວ ເຊັ່ນວ່າມີຂ່າວ ມີຂ່າວ ຫຼືວ່າພໍເຫັນໄດ້ບໍ່ ຂ້າມຂອງໄປນີ້ນະ ແມ່ນວ່າຕະຫຼາດຕະຫຼີ ໂຮງຮ່ ຳໂຮງຮຽນນີ້ ມັນ ມັນປົກກະຕິຄືນແລ້ວຫຼືຍັງ ຕາມທີ່ເບິ່ງໃນ ໃນ YouTube ໃນ Facebook ຕ່າງໆເນາະ ກະເຫັນພາບລວມໆ ເລື່ອງຂອງການໃຊ້ຊີວິດຂອງພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນ ກະຄືວ່າເໝືອນກັບວ່າເຂົ້າສູ່ພາວະປົກກະຕິແລ້ວເນາ ະ ເພາະວ່າໃນຕະຫຼາດ ໃນຫ້າງໃຫຍ່ໆ ຕອນນີ້ບາງຫ້າງກໍເປີດແລ້ວຈັ່ງຊີ້ເນາະ ເຫັນຜູ້ຄົນກະ ກະຍ່າງໄປຍ່າງມາ ຊື້ເຂົ້າຊື້ຂອງກັນຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ພຽງແຕ່ວ່າອາດຊິແປກຕົງທີ່ໃສ່ໜ້າກາກຢູ່ ຈັ່ງຊີ້ນະ ອືມ ຢູ່ໃນປະເທດ Australia ນີ້ ມັນກະຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ເກືອບທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງມັນປົກກະຕິແລ້ວ ດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຂັບລົດມາມື້ເຊົ້ານີ້ ກໍຖະໜົນຫົນທາງກໍລົດຫຼາຍຂຶ້ນແລ້ວ ແລ້ວກະມາຊອກບ່ອນຈອດລົດກະຊິຍາກແລ້ວ ແລ້ວ ບັດນີ້ນີ້ລົງຈາກລົດເກັງນັ້ນ ຂີ່ລົດຖີບມາການນີ້ປະມານ 12 ນາທີຕໍ່ນີ້ ກະແມ່ນວ່າບ່ອນຂີ່ລົດຖີບມັນກະມີລົດຖີບຫຼາຍ ແລ້ວກໍມີຄົນມາຍ່າງຕາມແຄມນອກແຄມນ້ຳ ມາຫຼິ້ນມາຫົວ ປາກົດວ່າມີຫຼາຍຂຶ້ນແລ້ວ ກໍສະແດງ ວ່າມັນປົກກະຕິແລ້ວ ແລ້ວກະເລີ່ມແຕ່ເດືອນໜ້າໄປນີ້ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ມາດຕະການມັນກະຮວຍລົງໄປຫຼາຍເຕີບ ເຊັ່ນວ່າຮ້ານຫອກອາຫານນີ້ ກະເປີດໃຫ້ມີຄົນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລ້ວກະອັນນັ້ນນີ້ມາຍອອກຫຼາຍແລ້ວຫັ້ ນນະ ແຕ່ວ່າໃນປະເທດໄທນີ້ເດ ມັນ ມັນ ມັນ ທີ່ວ່າມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍກວ່າລາວນີ້ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ນີ້ ມັນ ມັນ ມັນຜ່ອນຄາຍເກືອບໝົດແລ້ວບໍ ເຖິງຂັ້ນ 3 ແລ້ວບໍ ຫຼືວ່າ 2 ຢູ່ ຕອນນີ້ຢູ່ຂັ້ນທີ 2 ເນາະ ແລ້ວຂັ້ນທີ 3 ຊິເລີ່ມວັ ນທີ 1 ມິຖຸນາ ນີ້ ມິຖຸນານີ້ເນາະ ແຕ່ວ່າພາບລວມໆ ກະຄືຕອນນີ້ກໍພະຍາຍາມຜ່ອນຄາຍທີ່ສຸດເນາະ ເຊັ່ນວ່າເລື່ອງຂອງການກຳນົດເວລາເຂົ້າອອກບ້ານນີ້ເນາະ ຢູ່ບ້ານຢູ່ເຮືອນຫ້າມອອກ ຕອນແລກໄລຍະທີ 1 ກະຄືຕອນ 22 ໂມງເຖິງ 4 ໂມງເຊົ້າມືດນີ້ເນາະ ແລ້ວກະມາໄລຍະທີ 2 ກະຄື 23 ໂມງ ຈົນຮອດ 4 ໂມງເຊົ້າມືດ ແລ້ວກະລະຍະທີ 3 ຄືເລີ່ມວັນທີ 1 ນີ້ ກໍຊິເລີ່ມ 23 ໂມງ ຈົນຮອດ 3 ໂມງເຊົ້າມືດເນາະ ກະຍົ່ນເຂົ້າມາອີກ 1 ຊົ່ວໂມງ ແລ້ວກະນອກຈາກນີ້ ກໍສະຖານປະກອບການຕ່າງໆ ຫ້າງນີ້ກໍໃຫ້ເປີດແລ້ວ ຈາກ 20 ໂມງ ກະເປັນ 21 ໂມງເນາະ ແລ້ວກະພວກນວດ ພວກເສີມສວຍ ພວກຕັດຜົມນີ້ກະໃຫ້ ໃຫ້ແລ້ວ ໃຫ້ ໃຫ້ຫຼາຍເກືອບໝົດແລ້ ວ ຮ້ານອາຫານຕ່າງໆນີ້ກະ ກະໃຫ້ເໝົດແລ້ວຫັ້ນນະ ອືມ ກະໄປເວົ້າມາຍອອກຫຼາຍແລ້ວ ແລ້ວຫັນໄປເວົ້າ ເອີ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວນີ້ ທີ່ວ່າໂຄວິດ-19 ມັນບໍ່ມີທະວີຂຶ້ນນີ້ ແຕ່ວ່າໄຂ້ເລືອດ ອອກນີ້ທະວີຂຶ້ນ ແລ້ວກະຕາຍຫຼາຍໆແລ້ວນີ້ນະ ແມ່ນວ່າທຸກໆປີມັນເປັນມາເລື້ອຍໆແລ້ວ ແລ້ວເປັນຫຍັງມັນເປັນໃໝ່ ເປັນຫຍັງປາບບໍ່ໄດ້ເນາະ ທີ່ວ່າໄຂ້ເລືອດອອກນີ້ ຄັນຊິເວົ້າແລ້ວ ເຮົາຫຼຽວເຫັນມັນຢູ່ ວ່າຊັ້ ນເນາະ ມັນບໍ່ຄືໂຄວິດ-19 ຫຼຽວບໍ່ ບໍ່ເຫັນນີ້ນະ ມັນເປັນແນວໃດເນາະ ອັນນີ້ເນາະ ກໍໃນແຖບເອເຊຍ ສ່ວນໃຫຍ່ກໍຊິມີປັນຫາເລື່ອງນີ້ເນາະ ຖ້າໜ້າຝົນເນາະ ກໍຊິມີເລື່ອງຂອງຍຸງລາຍ ຍຸງລາຍມັນເກີດຂຶ້ນມາເນ າະ ມັນກໍຢູ່ໃນຕາມຂ້າງບ້ານຂ້າງເຮືອນທີ່ມັນຂະຫຍາຍພັນໄດ້ ມັນກະເປັນຕົ້ນເຫດຂອງການຂະຫຍາຍແຜ່ພະຍາດເລື່ອງຂອງໄຂ້ເລືອດອອກ ມັນກະຍຸງ ມັນກະເກີດຂຶ້ນຫຼາຍ ນອນກາງເວັນ ເດັກນ້ອຍອາດ ຊິເຜີນອນເວັນ ຫຼືວ່າຫຼິ້ນແລ້ວຍຸງກັດ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ມັນກະເປັນ ຈັ່ງປະເທດໄທນີ້ ປີທີ່ແລ້ວນີ້ກະ ກະລະບາດຫຼາຍ ປີນີ້ກະມີການຄາດການວ່າ ກະຊິມີການລະບາດຫຼາຍຄືກັນ ບາງປີນີ້ໂຮງພະຍາບານນີ້ ຕຽງນີ້ບໍ່ພໍນ ອນ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກ່ຽວກັບເລື່ອງໄຂ້ເລືອດອອກ ກ່ຽວກັບເລື່ອງຫັ້ນນະ ໄຂ້ເລືອດອອກນີ້ນະ ຄັນເວົ້າໂດຍທົ່ວໆໄປແລ້ວ ມັນມີປາກມີສຽງວ່າ ມັນແມ່ນພະຍາດຄົນທຸກຈັ່ງຊີ້ນະ ພວກທີ່ວ່າທຸກຍາກນີ້ ມັກຈະເປັນ ແຕ່ ວ່າຄົນຮັ່ງຄົນລວຍນີ້ບໍ່ເປັນ ນີ້ກໍເນື່ອງຈາກວ່າຄົນລວຍ ມັນເວົ້າງ່າຍວ່າ ມັນຢູ່ຕຶກ ຍຸງເຂົ້າບໍ່ໄດ້ ມີດາງຊອກດາງແຊວ່າຊັ້ນເຖາະ ຢູ່ປ່ອງຈອກປ່ອງຢ້ຽມ ແລ້ວກະມີຢາສີດຫຍອກສີດຍຸງ ກ່ອນຊິນອນນີ້ກະສີດຫ້ອ ງ ຈັ່ງຊັ້ນຈັ່ງຊີ້ຫຼາຍອັນວ່າຊັ້ນເຖາະ ແຕ່ວ່າຄົນທຸກຄົນຍາກນີ້ ມຸ້ງກໍຫາຍາກ ຄັນວ່າມີກໍແຫຼ່ໆປຸດໆຂາດໆ ມີປ່ອງມີຮູ ຊິກາງແລ້ວກໍຫຼາຍຄົນນອນນຳກັນຊີ້ ມັນກະເຕະມຸ້ງ ຍຸງກໍເຂົ້າໄດ້ ແລ້ວກໍກັດເລັກໆເດັກນ້ອຍ ຫຼື ວ່າໃຜກໍຢ່າ ກໍເລີຍວ່າ ກຳເນີດເກີດເປັນໄຂ້ເລືອດອອກນີ້ ອັນ ໝາຍເຖິງວ່າແມ່ນພະຍາດຄົນທຸກນີ້ນະ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຍົກຕົວຢ່າງໃນປະເທດໄທເນາະ ຫຼືວ່າໃນປະເທດລາວກະດີນີ້ ເພິ່ນມີການເບິ່ງແຍງພວກ ຄົນທຸກຄົນຍາກນີ້ເປັນພິເສດບໍ່ ດັ່ງຕົວຢ່າງວ່າເອົາມຸ້ງຈຸ່ມນ້ຳຢາໄປແຈກໃຫ້ຊາວບ້ານຊາວເມືອງນີ້ ມີແລ້ວບໍ່?
ອັນນີ້ຂອງ ຂອງປະເທດໄທກະຍັງບໍ່ມີຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແລະກະສ່ວນໃຫຍ່ກະຊິ ຊ່ອຍຕົວເອງເນາະ ກະຄືພະຍາຍາມດູແລກັນເອງ ຍາມເວັນນອນກະນອນໃນມຸ້ງ ຍາມເຢັນກະພະຍາຍາມກາງມຸ້ງຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແລ ະກະເດັກນ້ອຍຫຼິ້ນນີ້ ກະພະຍາຍາມຄອຍເບິ່ງຄອຍແຍງເອົາ ແຕ່ວ່າສ່ວນໃຫຍ່ກະຄ້າຍໆກັນເນາະ ລະຫວ່າງຄົນໄທຄົນລາວເນາະ ແລະກະປ່ອຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍຫຼິ້ນຈັ່ງຊີ້ ຫຼິ້ນມາກະຍຸງມາກັດ ມັນກະເລີຍມີບັນ ຫາເນາະ ສ່ວນຄົນລ່ຳຄົນລວຍນະ ຖືວ່າເປັນ ເປັນກຸ່ມໜຶ່ງທີ່ ເປັນໂລກໄຂ້ ເອີຍ ເປັນພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກຢູ່ ແຕ່ວ່າກະເປັນສ່ວນໜ້ອຍ ເພາະວ່າເຂົາກະມີລະບົບປ້ອງກັນເນາະ ມີເງິນຊື້ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ມັນກະເ ລີຍຄືຈັ່ງວ່າໂລກ ໂລກຄົນທຸກຄົນຍາກຢ່າງທີ່ວ່ານັ້ນລະ ອືມ ມັນ ມັນກະ ເຮົາສັງເກດເບິ່ງແລ້ວ ມັນກະເປັນແບບນັ້ນລະ ມາເລເຣຍກໍຄືກັນວ່າຊັ້ນເຖາະ ແຕ່ວ່າໃນເມື່ອທີ່ວ່າມັນລະບາດຂຶ້ນຢູ່ໃນລາວ ແຮງເຕີບ ແລ້ວວ່າຊັ້ນເຖາະ ໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນນີ້ ຄັນວ່າມັນເປັນຈັ່ງຊີ້ກະແປວ່າແຮງແຫຼະ ແລ້ວທາງການລາວເພິ່ນໄດ້ອອກມາເຮັດຫຍັງແລ້ວຫຼືຍັງ?
ກະໂດຍປົກກະຕິເນາະ ຖ້າເທົ່າທີ່ເຫັນນະ ທາງ YouTube ທາງ Social Media ນີ້ ບໍ່ວ່າຊິເປັນໄທເປັນລາວ ໜ້າຝົນຈັ່ງຊີ້ ເພິ່ນກະຊິເອົາເຄື່ອງພົ່ນຄວັນ ພົ່ນໝອກຄວັນຈັ່ງຊີ້ ໄປກຳຈັດຍຸງ

ໂອ້ຍ ມັນບໍ່ໝົດຈັກເທື່ອແລ້ວ ເບິ່ງແຕ່ໜອງຄາຍຫັ້ນ ຫຼືວ່າສີຊຽງໃໝ່ຫັ້ນ ມັນ ມັນມີບຶງມີໜອງປານໃດ ແລ້ວກະນ້ຳຂັງບ່ອນຫັ້ນບ່ອນນີ້ກະຫຼາຍແທ້ໆ ມັນກະປານສະຫວັນຊັ້ນຟ້າຂອງຍຸງພຸ້ນລະ ມັນກະເກີດແມ່ແຜ່ລູກ ແລ້ວກະຕິດແປດໄຂ້ເລືອດອອກນີ້ໄປໃສ່ຄົນທັງຫຼາຍວ່າຊັ້ນເຖາະ ແຕ່ວ່າໃນເມື່ອທີ່ວ່າເຮົາມອງເບິ່ງທີ່ວ່າພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກນີ້ນະ ມັນມັກເປັນຍາມນີ້ນີ້ນະ ຂໍຖາມທ່ານໄດ້ວ່າ ໃນເວລານີ້ນີ້ນະ ທີ່ວ່າແມ່ ນເດືອນ 7 ລາວ ເດືອນ 7 ໄທແລ້ວນີ້ນະ

ໃນເມື່ອທີ່ວ່າລາວເກີດມີພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກລະບາດນີ້ນະ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວນີ້ ມັນມັກຈະມີບາງປະເທດສາກົນນີ້ເຂົ້າມາຊ່ວຍ ໂດຍສະເພາະອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກນີ້ນະ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ອົງການ ໃຫຍ່ໆ ດັ່ງອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກນີ້ ເພິ່ນໄດ້ເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບໄຂ້ເລືອດອອກໃນລາວແລ້ວຫຼືຍັງ ມີຂ່າວ ມີຂ່າວບໍ່?
ຕອນນີ້ຍັງບໍ່ເຫັນຂ່າວຄາວຕົງນີ້ອອກມາເນາະ ອື ອາດຈະແມ່ນວ່າມັນຫາກໍເລີ່ມເປັນກໍບໍ່ຈັກແລ້ວເນາະ ເພິ່ງຊິເລີ່ມໜ້າຝົນເນາະ ໂອເຄ ອ່າ ກະຄົງຕ້ອງຟັງເບິ່ງອີກຈັກຫວ່າງໜຶ່ງພຸ້ນລະ ອາດຈະມີຂ່າວຄາວ ໃນສ່ວນນີ້ໃຫ້ໄດ້ນຳສະເໜີກັນເນາະ ແລ້ວຂ່າວຕໍ່ໄປນີ້ນ່າ ຂໍໃຫ້ທ່ານເວົ້າສູ່ຟັງແດ່ ກ່ຽວກັບທີ່ວ່າ ລາວຕຽມຊົດເຊີຍທີ່ດິນຂອງຜູ້ທີ່ວ່າຖືກໄພຂອງຄົນສ້າງຂຶ້ນ ກະວ່າແມ່ນ ຄືວ່າເຂື່ອນເຊປຽນ ເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກ ຫັ້ນນະ ມັນເປັນແນວໃດເນາະ ອັນນີ້ເນາະ ຫວ່າງວັນທີ 27 ພຶດສະພາ 2020 ທີ່ຜ່ານມານີ້ເນາະ ທາງແຂວງອັດຕະປືກະໄດ້ຈັດສັນທີ່ດິນບຸກເບີກໃໝ່ ພື້ນທີ່ປະມານ 2,140 ເຮັກຕາ ໃຫ້ກັບຜູ້ປະສົບໄພ ຜູ້ເດືອດຮ້ອນຈາກເຂື່ອ ນເຊປຽນ ເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກ ເປັນທີ່ດິນເຮັດກິນແກ່ 5 ໝູ່ບ້ານ 1,270 ຄົວເຮືອນ ທີ່ຍັງອາໄສຢູ່ໃນພື້ນທີ່ພັກຊົ່ວຄາວ ໂດຍຄາດວ່າຊາວບ້ານຈະສາມາດເຮັດນາໄດ້ໃນລະດູການເພາະປູກຂອງປີນີ້ໄດ້ເນາະ ໂດຍເຈົ້າ ໜ້າທີ່ເມືອງສະໜາມໄຊທ່ານໜຶ່ງ ເພິ່ນໄດ້ບອກວ່າ ທາງການກະໄດ້ປັບທີ່ດິນ ແລະ ກະຊິມອບໃຫ້ກັບຜູ້ປະສົບໄພເດືອດຮ້ອນ ໂດຍຂະໜາດຂອງພື້ນທີ່ຂຶ້ນຢູ່ກັບ ສະມາຊິກຂອງຄອບຄົວ ເຊັ່ນວ່າ ຖ້າມີສະມາຊິກຢູ່ 2 ຄົນໃນຄອບຄົວ ກະຊິໄດ້ທີ່ດິນ 1 ເຮັກຕາ ຄອບຄົວມີຢູ່ 3 ເຖິງ 4 ຄົນຂຶ້ນໄປນີ້ ກະຊິໄດ້ປະມານ 2 ເຮັກຕາ ແລະ ກະເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆຕາມຈຳນວນຄົນເນາະ ນອກຈາກນີ້ ທາງການແຂວງອັດຕະປືກະຊິຟື້ນຟູທີ່ດິນເກົ່ າທີ່ເຄີຍຖືກນ້ຳຖ້ວມມາກ່ອນ ເພື່ອໃຫ້ຊາວບ້ານໄດ້ກັບໄປທຳກະສິກຳໃນພື້ນທີ່ໝູ່ບ້ານເກົ່າຕໍ່ໄປ ອ່າ ຊາວບ້ານຜູ້ປະສົບໄພລາຍໜຶ່ງ ເພິ່ນກະໄດ້ບອກວ່າ ຄອບຄົວມີ 3 ຄົນ ກະໄດ້ຮັບທີ່ດິນຢູ່ 2 ເຮັກຕາ ບາງຄອບຄົ ວກະມີ 5 ຄົນ ກະໄດ້ 3 ເຮັກຕາ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແຕ່ກະຍັງບໍ່ພໍ ກະຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບພັນເຂົ້າສຳລັບການເພາະປູກ ນອກຈາກພັນເຂົ້າແລ້ວ ພວກເຂົາກະຍັງຕ້ອງການເຄື່ອງມືທຳການກະສິກຳ ເນື່ອງຈາກວ່າໃນເມືອງສ ະໜາມໄຊ ກະບໍ່ມີຮ້ານຂາຍອຸປະກອນການກະເສດ ການກະສິກຳ ຕ້ອງເຂົ້າໄປຊື້ໃນຕົວເມືອງອັດຕະປື ເດີນທາງອີກຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ແລະ ກະຖະໜົນກະລຳບາກເນາະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສຳນັກງານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄ ມ້ຂອງອັດຕະປືກໍບອກວ່າ ເປັນໂຄງການນຳລ່ອງຕົວຢ່າງເນາະ ຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈະຊິມອບພັນເຂົ້າປະມານ 4 ຕັນ ເພື່ອແຈກຈ່າຍໃຫ້ກັບຜູ້ປະສົບໄພ ໂດຍທາງການກະຈະບຸກເບີກ ແລະ ກະ ຕຽມພື້ນທີ່ທັງໝົດ ໃຫ້ຊາວບ້ານຫວ່ານເຂົ້າໄດ້ ບາງພື້ນທີ່ດິນກະອຸດົມສົມບູນແລ້ວ ໂດຍທາງລັດຖະບານກະວາງແຜນທີ່ຈະປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງຜູ້ປະສົບໄພໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ ແລະ ໝັ້ນຍືນໃນປີ 2023 ແຜນດັ່ ງກ່າວກະລວມເຖິງການສ້າງບ້ານຖາວອນ ຖະໜົນ ແລະ ກະສິ່ງຈຳເປັນຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຊິເປັນນ້ຳ ໄຟຟ້າ ແລະ ກະເງິນຊົດເຊີຍທີ່ຍັງຄົງຄ້າງຢູ່ເນາະ ອັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ທ່ານລາຍງານນີ້ນະ ຂໍຖາມແດ່ວ່າ ຊ່ວຍ ເຫຼືອຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງນີ້ນະ ຊົດເຊີຍ ກະເງິນທີ່ວ່າເອົາມາຊົດເຊີຍ ຫຼືວ່າມາວາງໂຄງການຕ່າງໆນີ້ ແມ່ນຂອງລັດຖະບານລາວເອງບໍ ອັນນີ້ກະເປັນຂອງລັດຖະບານລາວເອງເນາະ ບໍ່ແມ່ນໄດ້ມາຈາກປະ ກັນໄພຂອງບໍລິສັດເຂື່ອນຫັ້ນແລ້ວ ແລ້ວເອົາມາເຮັດນັ້ນເຮັດນີ້ ລະຖືກມອງເຫັນວ່າແມ່ນຂອງລັດຖະບານບໍ່ ອັນນີ້ກໍເປັນ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງເນາະ ຄັນຖ້າເງິນປະກັນໄພກໍຄືຊິບໍ່ພຽງພໍ ເພາະວ່າປະຊາຊົນນີ້ກະໄດ້ ຮັບຄວາມເດືອດຮ້ອນຫຼາຍເນາະ ເພາະວ່າຂ້າ ຂ້າພະເຈົ້າຖາມນີ້ແມ່ນວ່າ ມັນໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍໜັກນີ້ນະ ລະກະບໍ່ແມ່ນຄວາມຜິດຂອງປະຊາຊົນວ່າຊັ້ນເຖາະ ຜູ້ຊິຕາຍກໍມີ ຜູ້ຊິທຸກຍາກກວ່າເກົ່າກໍມີ ເສ ຍຫາຍຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ຜູ້ຊິເສຍອົງຄະ ລະກະອະນາຄົດກໍບໍ່ຄືເກົ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າຊິຄືເກົ່າກະ ກະຍັງຢ້ານຢູ່ ເພາະວ່າຫຼຽວເຫັນເຂື່ອນຢູ່ ເພາະວ່າມັນຍັງມີຢູ່ ຢ້ານວ່າມັນຊິແຕກ ພາໃຫ້ເສຍຈິດຍ້ອນກໍອາດຈ ະແມ່ນ ທີ່ວ່າຍົກຕົວຢ່າງໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍນີ້ນະ ຢູ່ໃນປະເທດປາປົວນິວກີນີຫັ້ນ ກໍທີ່ວ່າບໍ່ແມ່ນເຂື່ອນດອກ ອັນແມ່ນເຂົາເອີ້ນວ່າຝາຍເກັບນ້ຳ ນ້ຳເສດນ້ຳເຫຼືອນີ້ມັນແຕກ ແຕກລະມັນໄຫຼລົງເຂົ້ານ້ຳ ຫ້ວຍນ້ຳຮ່ອງນີ້ ປູປາຕາຍ ຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງເສຍຫາຍ ແລະປະຊາຊົນທຳມາຫາກິນບໍ່ໄດ້ ປະຊາຊົນຊາວບ້ານຫັ້ນນະ ເຂົາຟ້ອງບໍລິສັດຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍນີ້ ເຂົາໄດ້ຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານໂດລາ ໂດຍທີ່ວ່ າເຂົາບໍ່ໄດ້ເສຍເງິນແມ່ນແຕ່ໂດລາດຽວໃດ໋ ເຂົາຟ້ອງ ເພາະວ່າຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍນີ້ມັນມີບໍລິສັດເອກະຊົນນີ້ ຖ້າວ່າເຮົາມາຕິດຕໍ່ເຂົານີ້ ເຂົາຊິສຶກສາເບິ່ງ ຄັນເຂົາວ່າມີເປີເຊັນທີ່ຊະນະ ຟ້ອງ ຊະນະໄດ້ນີ້ ເຂົາ ເຂົາຟ້ອງໃຫ້ຟຣີ ຄັນວ່າເປັນຜູ້ພ່າຍແພ້ນີ້ນະ ກໍແປວ່າບໍ່ ເຮົາບໍ່ໄດ້ເສຍຫຍັງຊີ້ນະ ແລ້ວເຂື່ອນເຊປຽນເຊນ້ຳນ້ອຍນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າມີເປີເຊັນຫຼາຍທີ່ ທີ່ຈະໄດ້ໄຊຊະນະຫັ້ນນະ ເພາະວ່າຄື ເວົ້າຫັ້ນແລະ ຊ່ວຍນັ້ນຊ່ວຍນີ້ ມັນ ມັນເປັນການຊ່ວຍແບບທີ່ວ່າບໍ່ຫຼາຍກໍວ່າແມ່ນ ຍົກຕົວຢ່າງ ເອົາທີ່ດິນໃຫ້ ຫຼືວ່າເອົາເຮືອນຫຼັງໜຶ່ງໃຫ້ຊີ້ ແມ່ນໃຜຢາກໄດ້ແດ່ ຄັນວ່າຜົວຕາຍເມຍຕາຍ ພໍ່ ພໍ່ຕາຍແມ່ຕາຍ ຄອບຄົວ ດັບສູນຈັ່ງຊີ້ ມັນກໍບໍ່ມີໃຜຢາກໄດ້ ມັນທຽບເທົ່າກັບຄຸນຄ່າຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອຫັ້ນບໍ່ໄດ້ຫັ້ນນະ ແລ້ວຂໍຖາມວ່າ ໃນເມື່ອທີ່ພັກລັດເພິ່ນມາຊ່ວຍນີ້ນະ ແມ່ນວ່າການຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ນຈາກພັກລັດ ເງິນຂອງພັກລັດ ແຕ່ ວ່າທາງບໍລິສັດກໍ່ສ້າງເຂື່ອນນັ້ນ ທີ່ວ່າມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຍ້ອນເຂື່ອນແຕກນີ້ນະ ແມ່ນວ່າການຊ່ວຍເຫຼືອທັງສອງຈາກລັດຖະບານກັບຈາກເຂື່ອນນັ້ນ ມັນມີຫຼືບໍ່ ນອກຈາກແຕ່ວ່າມີຈາກລັດຖະບານນີ້ເທົ່ານັ້ນ ຈ າກເຂື່ອນ ຕອນນີ້ກະຍັງ ຍັງບໍ່ມີລາຍງານຕົງນີ້ອອກມາເນາະ ວ່າ ກະມີແຕ່ໃນພາກລັດທີ່ໄດ້ເຂົ້າໄປຊ່ອຍ ຫຼັງຈາກທີ່ມີການສຳຫຼວດແລ້ວວ່າ ຄວາມເສຍຫາຍເກີດຂຶ້ນໜ້ອຍຫຼາຍທໍ່ໃດ ລະກະລວບລວມ ລະກະຊ່ ອຍເຫຼືອຕາມ ຕາມທີ່ໄດ້ ໄດ້ລາຍງານຂ່າວໃຫ້ຟັງນີ້ເນາະ ອືມ ຄັນວ່າບໍລິສັດບໍ່ເຮັດຫຍັງນີ້ ກະແປວ່າມັນຜິດປົກກະຕິແລ້ວລະ ກະຈັ່ງໃດກະຢ່ານີ້ແມ່ນວ່າ ຊິແມ່ນຫຍັງກະຢ່າ ປະຊາຊົນຕ້ອງຊ່ວຍປະຊາຊົນກ່ອນ ຊ່ອຍຕົນເອງກ່ອນ ຜູ້ອື່ນຈັ່ງຊິມາຊ່ອຍເນຍ ມັນ ມັນ ມັນກະເປັນບັນຫາໜຶ່ງ ທີ່ວ່າບໍລິສັດຍັງບໍ່ເຫັນວີ່ແວວທີ່ວ່າມາຊ່ວຍຫຍັງເທື່ອ ແຕ່ວ່າເຫັນແຕ່ລັດຖະບານຊ່ວຍນີ້ນະ ລະແມ່ນວ່າໂຄງການເພິ່ນຊ່ວຍນີ້ ແມ່ນ ແມ່ ນ ແມ່ນຊ່ວຍສຳລັບໄລຍະນີ້ບໍ່ ຫຼືວ່າໃນອະນາຄົດຊິມີການຊ່ວຍເຫຼືອອີກ ຫຼືວ່າແນວໃດ ດັ່ງທີ່ໄດ້ ໄດ້ນຳສະເໜີໄປແລ້ວເນາະ ກະຄື ຄືໄລຍະ ໄລຍະສັ້ນນີ້ ກະຄືເລີ່ມໂດຍການຊ່ອຍເຫຼືອເລື່ອງຂອງການຈັດຫາທີ່ດິ ນເຮັດກິນໃຫ້ ລະກະຊ່ອຍເລື່ອງຂອງມະເລັດພັນ ອ່າ ພັນ ພັນເຂົ້າໃຫ້ເຮັດ ໃຫ້ເຮັດນານີ້ເນາະ ລະກະໄລຍະຍາວກະຄື ກະຊິມີການໂຄງການຝຶກອົບຮົມອາຊີບຕ່າງໆ ລະກະເລື່ອງຂອງເງິນຊົດເຊີຍທີ່ ທີ່ເສຍ ຫາຍໄປເນຍ ກະຊິທະຍອຍຈ່າຍກັນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອື ຄືເວົ້ານະ ມັນ ມັນ ມັນຊ່ອຍຢູ່ ແຕ່ວ່າກໍຊິອາດຈະຊ່ອຍໄປອີກໃນອະນາຄົດ ແຕ່ວ່າໃນດ້ານຈິດໃຈນີ້ ປະຊາຊົນມັນແນ່ນອນລະຢ້ານ ອັນນີ້ແມ່ນເວົ້າເຖິງພວກທີ່ວ່ າຖືກເຂື່ອນແຕກ ເຊປຽນເຊນ້ຳນ້ອຍນະ ຫັ້ນໃດ໋ ພຸ້ນລະ ຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີພຸ້ນນະ ເໜືອແຂວງອັດຕະປືນີ້ ໄກແສນໄກນະ ປະຊາຊົນມັນກະຍັງຢ້ານ ລະມີເຂື່ອນໜຶ່ງຢູ່ແຖວຊຽງຮ່ອນ ຊຽງລົມ ຫົງສານີ້ ປະຊາຊົນກໍ ໜີອອກຈາກ ກ້ອງເຂື່ອນໄປຢູ່ເທິງເຂື່ອນໝົດ ເຂົາເຈົ້າຢ້ານ ລັດຖະບານເພິ່ນກໍວ່າບໍ່ເປັນຫຍັງດອກ ແຕ່ວ່າປະຊາຊົນມັນບໍ່ ບໍ່ເຊື່ອແລ້ວ ມັນເຫັນແລ້ວແຕກຫັ້ນກໍ ຊີວິດນີ້ເກີດເທື່ອດຽວ ຕາຍເທື່ອດຽວ ເຂົາລະຢ້ ານ ເຂົາກະໄປຢູ່ເທິງເຂື່ອນໝົດ ອັນນີ້ມີຍາດຕິພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີນີ້ ມາຢັ້ງຢືນໃຫ້ຊາບຊັ້ນນະ ທີ່ວ່າໄດ້ລາຍງານຂ່າວໄປໃນຊຸດກ່ອນນັ້ນ ເອົາ ຈັ່ງໃດກໍຢ່າ ເລື່ອງເຂື່ອນນີ້ກໍ ແປວ່າລາວມັນມີຫຼາຍແທ້ໆ ໃນອະນາຄົດມັນຊິເປັນແນວໃດກໍຢ່າ ທີ່ວ່າໃນເວລາຜ່ານມາສັ້ນໆນັ້ນ ແມ່ນວ່າມັນແຕກ 4 ເຂື່ອນແລ້ວ ຮວມດ້ວຍເຊປຽນເຊນ້ຳນ້ອຍນີ້ ແລ້ວເລື່ອງໃໝ່ທີ່ຢາກ ໃຫ້ທ່ານລາຍງານນີ້ນ ະ ແມ່ນວ່າບໍລິສັດນິກອນນີ້ກໍເອົາຄົນອອກລາອອກການ 700 ຄົນນີ້ນະ ທັງລາວກັບໄທນີ້ນະ ມັນເປັນແນວໃດເນາະ ຄືບໍລິສັດນິຄອນກໍຄືພວກຜະລິດ ອັນ ກ້ອງຖ່າຍຮູບຈັ່ງຊີ້ເນາະ ລະພວກຖ່າຍພາບຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກະໄ ດ້ເລີກຈ້າງພະນັກງານທັງໄທທັງລາວ ທັງສອງປະເທດນີ້ລວມໆກັນແລ້ວກະ 700 ຄົນເນາະ ອັນນີ້ກະຫວ່າງວັນທີ 29 ພຶດສະພາ ມື້ວານນີ້ ບໍລິສັດ ອາ ຜູ້ຜະລິດກ້ອງຖ່າຍຮູບຈາກຍີ່ປຸ່ນ ປະກາດປົດພະນັກງານ 700 ຄົນເນ າະ ມີໄທ ລະກະຊາວລາວເນາະ ກະເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງແຜນການປັບປຸງໂຄງສ້າງທຸລະກິດຂອງກ້ອງດິຈິທັນນິຄອນເນາະ ການປັບລົດພະນັກງານທີ່ຜະແໜກດ້ານການຖ່າຍພາບ ທີ່ລວມເຖິງການຜະລິດກ້ອງ ຖ່າຍຮູບ ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ປີ ປາຍປີທີ່ແລ້ວເນາະ ໂດຍຢູ່ໃນຮູບແບບຂອງການສະໝັກໃຈປົດກະສຽນ ກ່ອນເວລາ ຫຼືວ່າ Early Retire ເນາະ ໂດຍໄທໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜັກທີ່ສຸດ ໂດຍມີພະນັກງານທີ່ຮ່ວມໂຄງການກວ່າ 500 ຄົນ ແລ ະກະອີກ 200 ຄົນກະເປັນຄົນລາວ ຫຼືຄິດເປັນ 10 ເປີເຊັນຂອງຈຳນວນພະນັກງານໃນແຕ່ລະປະເທດ ໂດຍການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ກະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລາຍໄດ້ຂອງບໍລິສັດ ໜຶ່ງໃນຜູ້ຜະລິດກ້ອງຖ່າຍຮູບລາຍໃຫ ຍ່ຂອງໂລກ ບໍລິສັດກະປະກາດເມື່ອວັນທີ 29 ພຶດສະພາວ່າ ຜົນກຳໄລສຸດທິລົດລົງ 88 ເປີເຊັນ ກະເຫຼືອຢູ່ 7,600 ລ້ານເຢນ ຫຼືວ່າປະມານ 2,204 ລ້ານບາດ ສຳລັບປີງົບປະມານທີ່ສິ້ນສຸດວັນທີສາມສິບເອັດມີນາ ການແຜ່ລະບາ ດຂອງໂຄວິດ-19 ນີ້ ກະສົ່ງຜົນໃຫ້ການເປີດໂຕກ້ອງລຸ້ນໃໝ່ໆ ຕ້ອງຊະລໍອອກໄປ ທີ່ລວມເຖິງກ້ອງດິຈິທັນລຸ້ນ D6 ທີ່ມີຖານຄວາມນິຍົມໃນກຸ່ມຜູ້ຊື່ນຊົມການຖ່າຍພາບກິລາເນາະ ກະທ່ານຮິໂຣຢຸກິ ອິເຄງາມິ ລອງປະ ທານອາວຸໂສຝ່າຍການຖ່າຍພາບກ່າວວ່າ ໃນຂະນະທີ່ຜົນກະທົບຂອງການລະບາດຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງໂລກກະຍັງຄົງເດີນໜ້າຕໍ່ໄປ ບໍລິສັດກະຊິປັບກຳລັງການຜະລິດໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມ ຂະນະທີ່ການຟື້ນ ໂຕຂອງຍອດຂາຍກ້ອງກະຍັງຄົງບໍ່ ບໍ່ກະເຕື້ອງຢູ່ໃນຕອນນີ້ເນາະ ຂໍຖາມໄດ້ວ່າ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າເອົາຄົນອອກ 700 ຄົນນີ້ນະ ແມ່ນວ່າເພິ່ນໃຫ້ວີ່ແວວ ຫຼືວ່າຊີ້ແຈງອະທິບາຍ ຫຼືວ່າເວົ້າວ່າແນວໃດ ທີ່ວ່າໃນອະນາຄົດ ນີ້ເພິ່ນຊິເອົາພວກນີ້ກັບຄືນມາເຮັດວຽກຫຼືບໍ່ ອັນນີ້ບໍ່ມີການຢືນຢັນວ່າຊິໄດ້ເອົາກັບຄືນບໍ່ ເພາະວ່າອົງກອນທີ່ຊິປັບໃໝ່ນີ້ ກະຊິເປັນອົງກອນທີ່ນ້ອຍລົງເນາະ ກະໃຊ້ເຄື່ອງໄມ້ເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝ ມາທົດແທນຫຼ າຍຂຶ້ນ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ນອກຈາກເລື່ອງຂອງການປົດພະນັກງານນີ້ ມັນກະຊິມີເລື່ອງຂອງການ ການຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍ ຊຶ່ງຕອນນີ້ກະຢູ່ລະຫວ່າງການຕົກລົງກັນຢູ່ເນາະ ກະແປວ່າ ຟັງເບິ່ງແລ້ວນີ້ ໃນອະນາ ຄົດນີ້ ຄົນງານທີ່ວ່າ 700 ຄົນ ທີ່ວ່າເອົາອອກນີ້ ກໍຄືຄັນວ່າເອົາຄືນມາເຮັດວຽກນີ້ ກະ ກະຊິບໍ່ເອົາໝົດດອກ ເອົາເລັກໆນ້ອຍໆວ່າຊັ້ນເຖາະ ແລ້ວເຮົາມອງເບິ່ງນີ້ ແປວ່າ ບໍ່ວ່າບໍລິສັດ Nikon ຫຼືວ່າບໍລິສັດໃດກະຢ່າ Olympus ບໍ່ ແຄນ ນອນບໍ່ ແມ່ນຫຍັງກໍຢ່າ ກ້ອງຖ່າຍຮູບນີ້ ມັນ ມັນ ມັນ ແຕ່ກ່ອນແຕ່ກີ້ນີ້ ມັນຂາຍດັກຂາຍດີ ເພາະວ່າມັນບໍ່ມີແນວໃດມາລົບກວນມັນ ດຽວນີ້ ຫ້ວຍ ຂ້າພະເຈົ້ານີ້ ກ້ອງຖ່າຍຮູບນີ້ຕິດແອວຕະຫຼອດໃດ໋ ໝາຍເຖິງມືຖືນະ ມັນ ຖ່າຍໄດ້ ແລ້ວຄຸນນະພາບບັກດີໆ ແລ້ວຈຳເປັນຫຍັງຊິໄປຊື້ນີກອກນີຄອນ ຫຼືວ່າໂອລິມປັສ ຫຼືວ່າແຄນນອນ ແມ່ນຫຍັງນີ້ ບໍ່ຊື້ແລ້ວ ເພາະວ່າກ້ອງຖ່າຍຮູບມືຖືເຮົານີ້ກໍຖ່າຍໄດ້ດີທີ່ສຸດແລ້ວ ແລ້ວມັນກໍພາໃຫ້ລາຍຂາ ຍຂອງພວກເຂົາເຈົ້ານີ້ໄດ້ໜ້ອຍລົງຈັ່ງຊີ້ນະ ໃນເມື່ອມັນເປັນຈັ່ງຊີ້ນີ້ ເອົາຄົນອອກລາອອກການນະ ອາດຈະແມ່ນຢູ່ທີ່ວ່າ ອາດຈະແມ່ນໂຄວິດ-19 ແຕ່ວ່າມັນອາດຈະແມ່ນທີ່ວ່າ ເອົາໂຄວິດ-19 ມາບັງໜ້າກໍອາດຈະ ແມ່ນ ແນວໃດກະຢ່ານີ້ ກຳມະບານແຮງງານຢູ່ໃນປະເທດໄທນະ ທີ່ວ່າເປັນກຳມະບານຂອງພວກທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການ ມັນບໍ່ຄືກຳມະບານຢູ່ໃນລາວ ທີ່ວ່າກິນເງິນເດືອນພາກລັດ ແລ້ວກະຂຶ້ນກັບພາກລັດຈັ່ງ ຊີ້ນະ ມັນ ມັນ ມັນບໍ່ຄືກັນ ພວກ ກຳມະບານຢູ່ໃນໄທນີ້ ມີການເຄື່ອນໄຫວແນວໃດ ກ່ຽວກັບທີ່ວ່າເອົາຄົນອອກລາອອກການ 700 ຄົນນີ້ ຫຼືບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ເນາະ ມັນກະເປັນອັນທີ່ທາງບໍລິສັດເຂົາເຮັດ ກະເຮັດເປັນແບບ ສະໝັກໃຈເນາະ ກະເປີດໃຫ້ພະນັກງານນີ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ຊຶ່ງກະ ກະຖືວ່າເປັນການຍິນຍອມກັນ ການທີ່ຈະປະ ປະທ້ວງລຽກລ້ອງອີ່ຫຍັງຕ່າງໆນີ້ ກະ ກະຄືຊິບໍ່ມີ ນອກຈາກວ່າ ຖ້າບໍລິສັດບໍ່ຈ່າຍຄ່າຕອບແທ ນ ບໍ່ຈ່າຍຄ່າຈ້າງທີ່ຕົກລົງກັນເອົາໄວ້ນີ້ ກະຊິເກີດເລື່ອງຂອງການປະທ້ວງ ເລື່ອງຂອງການລຽກລ້ອງກັນເກີດຂຶ້ນຢູ່ ແລ້ວການບົ່ງວາງທີ່ວ່າເອົາຄົນອອກວຽກ ຫຼືວ່າຈ້າງອອກ ຫຼືວ່າໄລ່ອອກ ແລ້ວແຕ່ວ່າໃຫ້ເ ງິນອອຍໃຈໄປພ້ອມນີ້ ແມ່ນວ່າພະນັກງານເປັນຜູ້ໄປເຈລະຈາກັບບໍລິສັດບໍ່ ຫຼືວ່າມີຜູ້ຕາງໜ້າ ຄືກຳມະບານຂອງພວກເຂົາເຈົ້ານີ້ເປັນຜູ້ອອກສຽງໄປ ໄປເວົ້າໄປວ່າແທນ ອັນນີ້ມັນກະຊິມີເປັນກຳມະການ ເປັ ນຄະນະກຳມະການເນາະ ກໍຄືຊິມີທັງໂຕແທນຂອງ ອ່າ ຜູ້ເຮັດວຽກ ຜູ້ເຮັດງານ ຜູ້ເຮັດວຽກຕົງນີ້ເນາະ ແລ້ວກະຊິມີໂຕແທນຈາກພາກລັດ ກໍຄືກະຊວງແລງງານ ກະຊິມີໂຕແທນຂອງ ຂອງບໍລິສັດຈັ່ງຊີ້ ສາມຝ່າ ຍເຈລະຈາກັນ ໂດຍໃຊ້ເລື່ອງຂອງລະບຽບຂໍ້ກົດໝາຍເຂົ້າມາຕົກລົງກັນນຳ ຫຼືວ່ານອກເໜືອຈາກເລື່ອງຂອງກົດໝາຍ ກົດໝາຍແລ້ວນີ້ ອາດຕົກລົງກັນໄດ້ ກະຊິຕົກລົງກັນຈັ່ງຊີ້ນະ ອື ມັນກະແປກໆ ບໍ່ຄືກັບປະເທ ດ Australia ລັດຖະບານບໍ່ໄປຫຍຸ້ງກ່ຽວດອກ ມີແຕ່ວ່ານາຍຈ້າງກັບແຮງງານນັ້ນເປັນຜູ້ເວົ້າກັນ ແຕ່ວ່າແຮງງານນັ້ນເຂົາມີກຳມະບານ ເປັນຕົວແທນໄປເຈລະຈາເພື່ອສ່ວນຮ່ວມ ອັນໃຫ້ເທົ່າໃດ ຫຼືວ່າເຮັດຈັ່ງໃດຈັ່ງ ໃດ ບົງການອອກມາຕົກລົງກັນ ຄັນວ່າຕົກລົງກັນບໍ່ໄດ້ ກໍມີການບໍ່ຖືກຕ້ອງປອງດອງກັນແດ່ ກໍຄືມີການປະທ້ວງແນວນັ້ນແນວນີ້ ແລ້ວກະຜົນສຸດທ້າຍກໍຂຶ້ນສານອຸດສາຫະກຳ ແລ້ວກະສານກໍຕັດສິນຈັ່ງຊັ້ນຈັ່ງຊີ້ ອັນ ນີ້ບໍ່ມີລັດຖະບານໄປກ່ຽວຂ້ອງ ເພາະວ່າມັນເປັນເລື່ອງບໍ່ແມ່ນຂອງລັດຖະບານວ່າຊັ້ນເຖາະ ແລ້ວກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່າເອົາຄົນອອກ 700 ຄົນນີ້ນະ ໝາຍເຖິງວ່າລາວກັບໄທນີ້ກໍ

ອັນນີ້ຍັງ ຍັງບໍ່ມີເນາະ ແຕ່ວ່າມີການເວົ້າເຖິງວ່າ ຄັນຖ້າວ່າສະຖານະການດີຂຶ້ນ ຫຼືວ່າເລື່ອງຂອງເສດຖະກິດດີຂຶ້ນ ຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ເນາະ ກະຊິອາດຊິມີການຈ້າງແຮງງານເພີ່ມ ຈັ່ງຊີ້ນະ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ບອກວ່າຊິເອົ າແຮງງານເກົ່າ ຫຼື ໃໝ່ ກະ ກະບໍ່ຮູ້ເນາະ ຄັນຊິເວົ້າໃນ ຄັນມີຖ້າ ຖ້າຫາກວ່າ ແຕ່ວ່າ ຄັນມີຖ້າ ມີແຕ່ ມີເຕີນີ້ ມັນ ມັນແປວ່າບໍ່ແນ່ນອນລະ ຍົກຕົວຢ່າງ ທີ່ວ່າອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກ ມີມະຕິໃຫ້ໄປກວດເບິ່ງ ຫຼືວ່າ ສືບສວນເບິ່ງກ່ຽວກັບເລື່ອງໂຄວິດ-19 ກະສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນກະບໍ່ມີທາງເລືອກວ່າຊັ້ນເທາະ ເພາະວ່າມັນ ມັນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງໂລກນີ້ບອກວ່າໃຫ້ໄປກວດເບິ່ງ ກໍຈຳເປັນວ່າຍິນດີທີ່ວ່າຈະໃຫ້ການ ຮ່ວມມື ໃຫ້ຈັ່ງຊັ້ນຈັ່ງຊີ້ ຖ້າຫາກວ່າ ໂຄວິດ-19 ໝົດແລ້ວ ມັນມີຖ້ານີ້ແປວ່າ ໂອ້ຍ ກໍໄດ້ເອົາສາດເສື່ອມາປູອີກແລະ ຈັ່ງນອນຕື່ນຫຼາຍຊຸດພຸ້ນຈັ່ງຊິມີ ຄັນມີຖ້ານີ້ ຄືດັ່ງທີ່ທ່ານເວົ້າລະ ກ່ຽວກັບບໍລິສັດນິກອນທີ່ວ່າຊິເອົາຄົ ນອອກ ບໍ່ກະຖ້າຫາກວ່າຈັ່ງຊັ້ນຈັ່ງຊີ້ ກໍແປວ່າແນ່ນອນລະ ມັນບໍ່ມີຄວາມແນ່ນອນ ເອົາ ຈັ່ງໃດກໍຢ່າ ກໍຂໍຂອບພະເດດພະຄຸນນຳທ່ານຫຼາຍ ທີ່ກະລຸນາເລົ່າເລື່ອງລາວຂ່າວຄາວຕ່າງໆ ທີ່ເປັນທີ່ສົນໃຈນີ້ໃຫ້ຊາບນ ຳ ກໍຂໍຂອບໃຈ ຂອບໃຈທ່ານຄຳເລັກ ສົມດີ ມີໄຊ ລາຍງານ SBS ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວ ທີ່ Facebook